ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍລົ້ມເຫຼວ ນີ້ເຮັດໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ອອກມາຂໍອະໄພແລ້ວ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍມີຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໄວຊາວເປັນໂຄວິດ-19 ມາກ ມາຍເຕີບແລ້ວ ແລະ ໃນຫວ່າງວັນເສົາແລ້ວນີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 22,743 ຄົນ ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວມີ 375 ລາຍ ແລະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວແມ່ນວ່າເວົ້າໄດ້ວ່າອົດສະຕຣາເລຍກຳລັງມີວິກິດໂຄວິ ດ-19 ຮອບ 2 ໂດຍສະເພາະໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແຕ່ກິດຈະການການດູແລຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານບໍ່ໄດ້ເຕັມສ່ວນ ຈົນວ່າຄົນແກ່ຊະລາມາກມາຍຕາຍຍ້ອນ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ອອກມາຂໍອະໄພ ແລະ ເສຍອົກເສຍໃຈນຳກ່ຽວກັບການລົ້ມເຫຼວນັ້ນແລ້ວ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ຈຳນວນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໃນບ່ອນລ້ຽງດູຄົນແກ່ຊະລາຍັງເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລ ະ ຕາຍໄປຕາຕາມກັນມາກມາຍດ້ວຍ ໃນແງ່ໜຶ່ງແລ້ວ ແມ່ນວ່າໂຄວິດ-19 ມັນສະເໝີພາບກັບທຸກຜູ້ທຸກຄົນ ມັນຈັດການທຳຮ້າຍ ແລະ ສັງຫານຄົນ ໂດຍບໍ່ເລືອກໜ້າໃຜທັງສິ້ນ ມັ່ງຄັ່ງຮັ່ງມີ ຖືສາສະໜາໃດໆ ມີພະລັງວັ ງຊາອຳນາດໃດໆກໍຕາມແຕ່ ແມ່ນວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈັດການໃຫ້ລຽບ ທ່ານ ເບຣັດ ຊັດຕັນ ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າໂຄວິດ-19 ຮວດສອງໃນລັດວິກຕໍເຣຍຍັງຈະຮຸນແ ຮງຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ແຕ່ທ່ານດີໃຈນຳທີ່ວິກຕໍເຣຍ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກບຸກລຸກໂດຍໂຄວິດ-19 ໂດຍໃຊ້ມາດຕະການໄພພິບັດ ຄືຕ້ອງຫ້າມລະດັບ 4 ໃສ່ລັດວິກຕໍເຣຍ ແລະ ກໍເຊື່ອວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິ ກຕໍເຣຍມີເຖິງຂັ້ນສູງສຸດແລ້ວ ແຕ່ວິກຕໍເຣຍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນມີນ້ອຍລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານກໍເອີ່ຍວ່າ ບັດນີ້ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍມີຫຼຸດລົງແລ້ວ ໃນການຂໍອະໄພ ແລະ ເສຍອົກ ເສຍໃຈນຳກັບສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາທີ່ມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຂໍເສຍໃຈນຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ການກະທຳບໍ່ໄດ້ ເຖິງຄວາມຄາດຫວັງໄວ້ ແນ່ນອນ ທ່ານຮູ້ວ່າທຸກໆຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການການດູແລຄົນແກ່ຊະລາທີ່ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງ ແມ່ນມີຄວາມເສຍອົກເສຍໃຈຄືກັນດ້ວຍ ທ່ານເຫັນວ່ າການກະທຳຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ແມ່ນຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍບໍ່ເຖິງຂັ້ນທີ່ດີພໍສົມຄວນ ແຕ່ທ່ານ ດັອກເຕີ ບຣັນ ເມີຟີ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາເລຍໂຕ້ຕ ອບ ການທີ່ວ່າຈຳນວນຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຕາຍມາກມາຍ ທີ່ຕາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລານັ້ນແມ່ນວ່າມີເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ຄະນະກຳມະການສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍ ວ່າ ຈຳນວນຄົນຕາຍໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຕົກເປັນພຽງແຕ່ 1.1 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຂອງສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາທັງໝົດໃນປະເທດອົດສະ ຕຣາເລຍ ທີ່ໃນການທຽບເທົ່າກັບປະເທດອັງກິດແລ້ວ ໃນປະເທດອັງກິດມີເຖິງ 5 ເປີເຊັນພຸ້ນ ບັດນີ້ສະຖານະການ ແລະ ສະຖານະພາບກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍໄຄຂຶ້ນໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຄົນທີ່ເປັ ນໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຕິດແປດມາຈາກໃສ ຫຼືວ່າເປັນມາຈາກຫົນແຫ່ງໃດນັ້ນ ຍັງເປັນຄວາມຫ່ວງໃຍຢູ່ ແລະ ໃນລັດ New South Wales ກໍມີແບບນີ້ ອັນກໍເປັນການສ້າງຄວາມຫ່ວງໃຍດ້ວຍ ແລະ ລັດ New South Wales ກຳລັງມີຄົນເປັນໂຄ ວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຄົນ New South Wales ເປັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງລຶກລັບນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ New South Wales Gladys Berejiklian ຊີ້ແຈງຕໍ່ທີວີຊ່ອງເຈັດວ່າ ກໍລະນີໂຄວິດ-19 ລຶກລັບນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຍານາງນອນບໍ່ຫຼັບໃນຍາມກາງຄ່ຳກາ ງຄືນ ວ່າຊັ້ນ ແລະ ໃນລັດ New South Wales ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ຮວດສອງວ່າເຖາະ ທະວີຂຶ້ນໂດຍມີກໍລະນີລຶກລັບດ້ວຍ ແຕ່ New South Wales ກໍສຳເລັດຢູ່ຕໍ່ໆໄປໃນການກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ອັນວ່າລາວເຮົາໃນປະ ເທດອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ເຖິງເວລານີ້ທຸກໆຄົນຕະຫຼອດປອດໄພເຕັມ 100 ເປີເຊັນ ແລະ ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວກໍປອດໄພແທ້ໆ ເພາະມີແຕ່ 20 ຄົນ ເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ຕາຍຈັກຜູ້ຈັກຄົ ນ ອັນວ່າໄທແລນນັ້ນແມ່ນຄວບຄຸມສະຖານະພາບສະຖານະການໂຄວິດ-19 ໄດ້ ທັງກໍໄດ້ໝາຍມາດຕະການຕ່າງໆອອກແລ້ວສຳລັບການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ໃນໄທ ແຕ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມຕິ ກັບກາຍເປັນໂຄວິ ດ-19 ຮວດສອງຮວດສາມຢູ່ ທີ່ຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ເມືອງດານັງໃນພາກກາງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປມາໃສ ໂດຍສະເພາະບໍ່ໄດ້ໄປຫົນແຫ່ງໃດໃນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ເຮັດໃຫ້ທາງການຫ ວຽດນາມ ເຈີຍດຶກເອີຍ ງົງຕາມໆກັນຢູ່ໃນເວລານີ້